तृतीय अध्यायस्य एकवारं श्लोकानां कथनं कुर्मः अनन्तरम् अग्रिमश्लोकं पठामः प्रथमश्लोकतः एकवारं वयं वदामः तृतीय अध्यायः कर्मयोगः जायसे चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम् नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नख ज्ञानयोगेन सङ्ख्यानम् कर्मयोगेन योगिनाम् न कर्मणामनारम्भात् नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यः सन्न्यस्सनादेव सिद्धिं समधिगच्छति न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते सर्व कर्म सर्वप्रकृतिजैर्गुणैः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचा मिथ्याचारः स उच्यते യസ്തിന്ദ്രിയാണി മനസ നിയമ്യാരഭതേർജുന കർമ്മേന്ദ്രിയൈ കർമ്മയോഗ അസക്ത വിശിഷ്യത്തെ തൃതീയ अध्याये അഷ്ടമ ശ്ലോക നിയതം കുരു കർമ്മത്വം കർമ്മജ്യായോഹ്യ ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्येत कर्मणाम् एतत् श्लोकं वयं गतसप्ताहे पठित न पठितवन्तः इतः आरम्भं कुर्मः अष्टमश्लोकः किल तृतीयाध्यायस्य अहं तत् स्थापितवान् सम्यक् अस्ति वा इति पश्य नियतं कुरु कर्म कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न च प्रसिद्ध्येत कर्मणा एकवारम् अहं वदामि वयं वदामः नियतं कुरु कर्म त्वं नियतं कुरु कर्म त्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते शहीदयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा न प्रसिद्धेत कर्मणा इदानीं पदच्छेदं कुर्मः नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म अनन्तरं पश्यतु ज्यायो ह्यकर्मण इति अस्ति कथं वयं पदच्छेदं कुर्मः ज्यायः हि അകർമ്മണഃ ജായഹ ഹി അകർമ്മണഃ ശരീരയാത്രാപി ശരീരയാത്ര അപി ച തേ ന പ്രസിദ്ധേതകർമ്മണ ഇതി അസ്തി കഥം പദച്ഛേദം കുർമ്മഃ പ്രസിദ്ധേത് പ്രസിദ്ധേത് അകർമ്മണ പ്രസിദ്ധേതകർമ്മണ ഇതാനിം ഏകേക പദം പശ്യാമഹ നിയതം കുരു കർമ്മ ത്വം കർമ്മ ജ്യായ ഹി അകർമ്മണ ശരീരയാത്ര അപി ച തേ न प्रसिद्धेत् अकर्मणः इदानीं सामान्यतया तस्य अर्थं चिन्तयामः नियतं नियतम् इत्युक्ते निर्दिष्टम् एवमेव इति वयं वदामः एव एवं न भवति इति वदति अत्र शरीरयात्रा अपि न भविष्यति किं नास्ति चेत् न भविष्यति इति वदति कर्म कर्म नास्ति चेत् कुरु कुरु इत्युक्ते करोति इत्यर्थः न आचरति चेत् हि यतः यतः इत्युक्ते अत्र किमस्ति अकर्मणः कर्मारम्भ कर्म न करोति चेत् कर्म कर्म अभावात् इत्युक्ते कर्म न करोति चेत् कर्माचरणं नास्ति चेत् ज्यायः अत्र वदति कर्माचरणं नास्ति इति स्थितिः अपेक्षया ज्यायः श्रेष्ठमस्ति अकर्मणः कर्माभावात् ते तव शरीरयात्रा भवतः शरीरयात्रा देहयात्रा अपि न प्रसिद्धेत् न जायेत् न प्रसिद्धेत् इत्युक्ते न भवति इत्यर्थः न प्रसिद्धेत् इत्युक्ते न जायेत् इत्यर्थः न भवति किं न भवति इति वदति शरीरयात्रा अपि न भवति किं नास्ति चेत् शरीरयात्रा अपि न भवति कर्म नास्ति चेत् शरीरयात्रा अपि न भवति सामान्यतया कर्म न करोति चेत् कार्याणि न करोति चेत् भवतः शरीरयात्रा अपि न भवति शरीरयात्रा इत्युक्ते किं सामान्यर्थे शरीरयात्रा इत्युक्ते तद् जीवनं इदानीन्तन जीवनमपि न चलति एतस्य शरीरस्य एका यात्रा एव किल जीवनम् इत्युक्ते तस्य शरीरस्य एका यात्रा एव तदपि न भविष्यति किं नास्ति चेत् तदपि न भविष्यति कर्म न करोति चेत् किमर्थं भगवान् एवं वदति पूर्वं किं वदन् आसीत् इत्युक्ते അകർമ്മണ്യതാം പ്രതി ഗതി സ്മ കസ്യ ചിന്തനം അർജുനസ്യ ചിന്തനം അകർമ്മണ്യത ഇത്യുക്തെ കർമ്മ ന കരോതി ഇതി സ്ഥിതി കർമ്മ ന കരോതി ചേത് തത് സന്യാസം ഇതി സഹ ചിന്തിതവാൻ ഇത്യുക്തെ തഥൈവ ജ്ഞാനമാർഗ ഇതി സഹ ചിന്തിതവാൻ ഭിന്ന ഭിന്ന രീത്യ ഭഗവാൻ ഇതാനും അത്ര ബോധയതി ജ്ഞാനമാർഗ ഭിന്ന അസ്തി कर्ममार्गः इत्युक्ते कर्मयोगः भिन्नः अस्ति इति स्पष्टम् उक्तवान् इत्युक्ते द्विविधम् इति प्रथममेव उक्तवान् अत्र अस्मिन् अध्याये एव प्रथममेव उक्तवान् ज्ञानमार्गः एषः कर्मयोगः एषः इति उक्तवान् अनन्तरम् उक्तवान् कस्य कृते कर्ममार्गः तत्रैव प्राधान्यमस्ति कस्य कृते कर्मयोगः अस्ति कस्य कृते ज्ञानमार्गः अस्ति तद् ज्ञातव्यम् इत्युक्ते ज्ञानम् इत्युक्ते किं कर्म इत्युक्ते किम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यं किल ज्ञानम् इति यदस्ति तद् एक ज्ञानम् इति भविष्यति कदा ज्ञानं भवति ज्ञानं यदा भवति तस्य कर्म आवश्यकता नास्ति तस्य एव कर्मनिषेधः अस्ति यस्य ज्ञानम् अभवत् यस्य ज्ञानम् अस्ति अथवा यः ज्ञानी अस्ति यः सर्वं जानाति तस्य कर्ममार्ग कर्मकरणस्य आवश्यकता नास्ति अथवा सः कर्म करोति चेदपि तस्य तत्र स्पर्शः न भवति किन्तु अन्येषां सर्वेषामपि कस्य आवश्यकता अस्ति कर्म एव करणीयमस्ति ज्ञानी इति पठित्वा अथवा ज्ञानी किं किम् अस्ति इति ज्ञात्वा वयं ज्ञानी इति अभिनयं कुर्मः चेत् सम्यक् नास्ति इति अपि भगवान् उक्तवान् इत्युक्ते भवान् भवतः कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् तस्य नाम अपि उक्तवान् मिथ्याचारी इति तस्य नाम अपि भगवान् उक्तवान् तस्य अपेक्षया गतश्लोके उक्तवान् तस्य अपेक्षया मिथ्याचारी अपेक्षया इत्युक्ते किमपि कार्यं न करोति किन्तु मनसि सर्वविधचिन्तनानि चलति तादृशस्य अपेक्षया कः उत्तमः कर्म करोतु मनसि तस्य स्पर्शः न भवेत् कर्म करोतु तत् सः एव उत्तमः इत्यपि उक्तवान् अनन्तरम् अत्र वदति भवान् कर्म न करोति चेत् किमपि कार्यं न करोति चेत् भवतः शरीरयात्रा अपि न गच्छति भवतः जीवनमपि अग्रे नेतुं भवान् न शक्नोति एतद् जीवनं करणीयम् इति अस्ति चेत् जीवनम् अस्माभिः अग्रे नेतव्यम् अस्ति चेत् किं करणीयं कर्म कर्म करणीयं किमपि कार्यं करणं विना इन्द्रियाणां किमपि का इन्द्रियाणि उपयुज्य किमपि कार्यकरणं विना जीवितयात्रां वयम् अग्रे नेतुं न शक्नुमः तस्मात् शरीरं यात्रा शरीरयात्रा इत्युक्ते एतत् जीवनम् अग्रे नेतव्यं चेदपि भवता कर्म करणीयं भवान् ज्ञानी इति उक्त्वा उपविशति चेत् प्रयोजनं नास्ति इदानीम् अत्र वदति कर्म इति विषये यदा वदति इदानीं पश्यतु कदाचित् अस्माकम् अपि वयम् एककार्यं कुर्मः अस्माकं भिन्नभिन्नलोकाः सन्ति किल अस्माकं जाग्रत् इति एका स्थितिः अस्ति जाग्रत् अवस्था जाग्रत् अवस्था इत्युक्ते किम् इदानीन्तन यदा वयं सर्वं जानीमः निद्रायां न स्मः तस्य एतद् वयं वदामः जाग्रत् इति वदामः अन्य एका स्थितिः अस्ति का स्थितिः सुषुप्तिः अस्ति तत्पूर्वमपि सुषुप्तिः अपि अस्ति सम्यक् एव किन्तु तत्पूर्वं स्वप्न किल जाग्रत् इति अस्ति स्वप्नम् इति अस्ति वयं मनुष्याः अधिकसमयं जाग्रत् मध्ये जीवनं कुर्मः वा अथवा स्वप्ने जीवनं कुर्मः वा अथवा सुषुप्तिमध्ये जीवनं कुर्मः वा स्वप्ने अस्ति सत्यमेव अस्ति वस्तुतया वयं चिन्तयामः जाग्रत् मध्ये एव अहं जीवनं करोमि इति चिन्तयामि अहम् इदानीं जाग्रदवस्थायाम् अस्मि इति अहं चिन्तयामि इदानीं वयम् अत्र उपविश्य गीतां पठामः जागृतस्थितिमध्ये वयं गीतां पठामः किन्तु अन्तरङ्गे अस्माकं मनः इदानीं किं किं कार्यं करोति किल कुत्रापि कुत्रापि गच्छति भिन्नगृहं गच्छति अथवा भारतं गच्छति अथवा यत्र आकाशं गत्वा आगच्छति कार्यालयं गच्छति भिन्नभिन्नस्थ वस्तुतया अहं नेत्रं ने नेत्रयोः उद्घाटनं कृत्वा अहं पुस्तकं पश्यन् अहं पठन् अस्मि अहं पठामि किन्तु मम मनः मम अन्तरङ्गे मम स्थितिः इदानीं कुत्र अस्ति इति वयं वक्तुं न शक्नुमः अधिकसमयमपि वयं कुत्र भवामः स्वप्नलोके भवामः तस्मात् इदानीं कर्मविषये कर्मज्ञानविषये चिन्तने एतत् किमर्थम् इति वदामि यदा वयं शान्तिम् इच्छामः समाधानम् इच्छामः केवलम् अस्माकं जाग्रत्लोके अन्येषां पुरतः अस्माकं शान्तिः अस्ति चेत् पर्याप्तं वा अहं शान्तः अस्मि अथवा मम क्रोधः नास्ति अन्यत् किमपि मम कामविकारः नास्ति एतत् किमपि अहं जाग्रत् मध्ये भवतां सर्वेषां पुरतः अहं प्रकटयितुं शक्नोमि किन्तु सत्यम् अधिकं सत्यं कुत्र जाग्रत् मध्ये मम प्रकटने अस्ति वा अथवा मम अन्तरङ्गे मम एकजीवनमस्ति किल अहम् इदानीं बहु उत्तमः सत्यसन्धः इति अहं प्रकटयामि इदानीं द्वयोः मध्ये कलहः चलति इति चिन्तयतु किमपि सम्भाषणेन कलहः चलति तदा मम कोपः अस्ति किन्तु अहम् अन्तः एव तद् स्थापयित्वा बहिः हसामि इति चिन्तयतु बहिः मम कोपः नास्ति इति अहं प्रकटयामि इति चिन्तयतु कः लाभः तत्र तस्मिन् स्थाने जनानां पुरतः अहम् उत्तमः इति अहं प्रकटयितुं शक्नोमि किन्तु भवतः अन्तरङ्गे सः कोपः अस्ति वा न वा अस्ति किल तदेव युद्धम् इति गीतायां वदति भगवद्गीतायां भगवान् एकस्य युद्धस्य वर्णनं करोति खलु कुत्र युद्धं करणीयमिति वदति आरम्भतः भगवान् वदति युद्धं तु बहिः नास्ति बहिः युद्धं करोतु इति न वदति अन्तरङ्गे भवान् युद्धं करोतु भवतः लोके भवता कुत्र शान्तिः प्राप्तव्या भवतः आनन्दः सन्तोषः कुत्र भवेत् भवतः अन्तरङ्गे एव भवेत् खलु मम अन्तरङ्गे एकस्मिन् विषये मम आनन्दः अस्ति इति चिन्तयतु अन्ये सर्वे वदन्ति लोके भवान् तेन सन्तोषं न प्राप्नोति अथवा भवतः आनन्दः नास्ति इति वदति चेदपि मम विश्वासः भवति वा न कारणं किं मम अनुभवः मम अनुभवः इत्युक्ते अत्र किं वदति तस्य नाम एव मम ज्ञानमस्ति तस्मिन् विषये किल अहम् अवगतवान् मम अनुभवः अभवत् मम अनुभूतिः अभवत् मम ज्ञानम् अभवत् एकवारं यदा मम ज्ञानं भवति मम अवगमनं भवति पुनः मम किमपि कष्टं न नास्ति कथम् इत्युक्ते इदानीं पश्यतु मौनम् इति एक मौनं वस्तुतः उत्तममेव मौनस्थितिः निशब्दता इति बहु उत्तममेव निशब्दतायामेव वयं ध्यानं कर्तुं शक्नुमः किन्तु स्वाभाविकतया नव नवतिप्रतिशतं सन्दर्भेषु अपि सामान्यजनानाम् अस्माकं सर्वेषां निशब्दता अस्मान् बाययति निशब्दतायाम् अस्माकं भयं भवति निशब्दता इत्युक्ते केवलं शब्दः नास्ति एवं न चिन्तयतु किमपि कार्यं नास्ति सर्वत्र निशब्द इति सर्वं निशब्दम् इत्युक्ते किं तस्य एकस्थितिः भवति किल कार्यं नास्ति अथवा सम्भाषणमेव नास्ति सम्भाषणं तस्य एक उदाहरणं किमपि कर्म नास्ति तादृश एकनिश्चलस्थितिः एकनिशब्दवातावरणं तदेव वस्तुतया लक्ष्यम् अवगच्छति किन्तु उदाहरणार्थं वयं सामान्यनिशब्दताम् इदानीं चिन्तयामः शब्दं विना अन्य सर्व इन्द्रियाणामपि तादृशी स्थितिः एव निश्च चलम् इति अस्ति तत्रैव ज्ञानस्य प्रकाशः भवति किन्तु सा स्थिति मनुष्यः सामान्यतया भयम् अनुभवति तस्मादेव सर्वदा सः किं करोति कुत्रापि कुत्रापि स्वस्य बन्धनं करोति वयं स्वयमेव अहं पुत्रः अस्मि अहं पिता अस्मि अथवा अहम् उद्योगस्थः अस्मि अहं तन्त्रज्ञः अस्मि अहं वैद्यः अस्मि एवम् अहम् एतद् अस्मि अस्मि अस्मि इति कः निश्चयं करोति स्वयमेव निश्चयं करोति किल पठित्वा तत् प्राप्तवान् प्राप्य अहं तदस्मि इति मम निरन्तरप्रयत्नेन अहं निश्चयं कुर्वन्नस्मि अहमेवम् अस्मि किल किमर्थम् अहं पुत्रः अस्मि इति एकः निश्चयं करोति अथवा अहं पतिः अस्मि इति एकः किमर्थं निश्चयं करोति अथवा अहं पत्नी बन्धुत्वम् अथवा उद्योगमण्डले अथवा कस्मिन्नपि कार्ये एतत् सर्वमेव कर्म किल कर्म यदा कृत्वा कृत्वा कर्तृत्वं यदा भवति एकैककर्तृत्वद्वारा वयम् एकैकस्थाने अस्माकं बन्धनं कुर्मः किमर्थम् एतादृशबन्धनं करोति किं कारणं स्यात् वयम् एकाकी उपविश्य वयं चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः वयम् एकाकित्वम् इति अस्ति खलु एकाकी भवामि तत्र वयं भयम् अनुभवामः लोके एकाकी भवति इत्युक्ते ततः यः विकारः आगच्छति अथवा भयम् आगच्छति तेन कारणेन वयं किं कुर्मः कुत्रापि कुत्रापि अस्माकं बन्धनं कुर्मः भिन्नभिन्नस्थानेषु वयम् अहमेवम् अस्मि तत्र एकबन्धनम् अभवत् अनन्तरं तद् बन्धनं दुःखं ददाति तद् भिन्नविषयः किन्तु बन्धनं कः करोति स्वयमेव वयं कुर्मः किन्तु यथार्थज्ञानं नास्ति इत्युक्ते निशब्दता अपि अस्माकं कृते किं ददाति भीति एव जनयति दुःखमेव जनयति कष्टमेव जनयति अहं किमपि नास्मि इति एकः बोधः भवति चेत् वस्तुतया अहं किमपि नास्मि इत्येव सत्यं किन्तु तद् ज्ञातव्यं खलु अवगच्छति अहम् इति किमपि न अहम् इति अहं बोधः एव इति अवगमनं नास्ति इति चिन्तयतु तत्र निशब्दता अपि तस्य कृते भीतिः एव जनयति തസ്മാത് ഏവ വദതി ജ്ഞാനം ഇതി ജ്ഞാനം അസ്തി ഇതി അഭിനയം കരോതി ചേത് പ്രയോജനം നാസ്തി കഥ അസ്മാഭിക്കും കർത്തും ജ്ഞാനം ഇതി തത് സംഭവം ജ്ഞാനം ഇത്യുക്തെ തത് ആഗച്ഛതി ഇതാനും കഥം തത് വദാമ പ്രകാശ യഥാ ഭവതി തത് വസ്തു ദൃശ്യത്തെ കിന്തു വസ്തു ഉപരി മമ പ്രയത്ന മമ പ്രയത്ന കുത്ര ഭവേത് अवगच्छति इदानीम् अत्र एकः वस्तु अस्ति एतस्य दर्शनाय अत्र प्रकाशः नास्ति इति कारणेन अहं न पश्यामि एतस्य दर्शनाय मम प्रयत्नः कथं भवेत् अत्र प्रकाशः भवेत् किल प्रकाशस्य आनयनाय मम प्रयत्नः भवेत् प्रकाशः कुत्र भवति प्रकाशः बहिः भवति वा ज्ञानम् इति यदस्ति अथवा प्रकाशः इति अहं गतसप्ताहे अहं विवरणं कृतवान् प्रकाशः इति एक उदाहरणार्थं वदामः सर्व इन्द्रियाणामपि तादृशम् अवगमयति किल ज्ञानम् अवगमयति तत् किमस्ति तस्य नाम ज्ञानम् इति अस्ति ज्ञानम् इति यदस्ति तत् कुत्र भवेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे एव भवेत् अस्माकम् अन्तरङ्गे एव ज्ञानं भवेत् अन्यत् सर्वमपि लोकम् एवमेव भवति ലോके अन्यवस्तूनि एवमेव भवन्ति अथवा वयं सर्वदा इदानीम् उदाहरणार्थं वदामः चेत् मम कष्टमस्ति इति चिन्तयतु मम किमपि कुटुम्बे मम किमपि दुःखम् अभवत् पतिपत्नीमध्ये कोऽपि कलहः अभवत् अथवा पुत्र पितामध्ये कोऽपि कलहः अभवत् गृहे एवं भवति वयं तस्य परिहाराय कुत्र प्रयत्नं कुर्मः स्वाभाविकतया कुत्र प्रयत्नं कुर्मः बहिः एव प्रयत्नं कुर्मः किल बहिः वयं भिन्नभिन्नप्रयत्नं कुर्मः तद् न भवतु एतत् न भवतु अथवा पत्न्या सह कलहः चेत् तस्याः स्वभावः एव न भवतु यत्किमपि भवतु तत्र यत् वातावरणमस्ति तत् तस्मिन् तस्य उपरि अस्माकं प्रयत्नः भवति वस्तुतया अत्र वदति किं वदति तस्य ज्ञानमार्गः कः गीतापठनेन अस्माभिः अवगन्तव्यं कार्यं किम् अस्माकम् अन्तरङ्गं प्रति चिन्तनस्य आरम्भं करोतु युद्धं वस्तुतया तस्य निमित्तं तत्र अस्ति कारणं तत् तत्र नास्ति चेत् अन्यत्र भवति अद्य गृहे अभवत् श्वः कार्यालये भवति परश्वः मार्गे भवति किल अन्यथा अन्यस्थाने भवति भवान् एव चिन्तयतु भवतः जीवनम् एतावत् पर्यन्तं भवान् आनीतवान् किल एतावन्ति वर्षाणि वयं जीवनं कृतवन्तः भिन्नभिन्नभिन्नभिन्नस्थाने अस्माकम् एतादृश अनुभवः अस्ति मम बहु भेदः कोऽपि नास्ति सत्यं वयम् एकवारम् अवगच्छामः चिन्तयामः चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः मम भेदः नास्ति तत्र मम विचारस्य अथवा मम चिन्तनस्य मम संसर्गस्य मम कथनस्य तत्र कोऽपि भेदः नास्ति यावत् पर्यन्तं तत्र कोऽपि भेदः नास्ति तावत् पर्यन्तम् अस्माकं ततः रक्षणं न भवति कुत्र भेदः भवेत् तावदेव लघुविषयः एव लघुविषयः न महाविषयः एव किन्तु एकदर्शनस्य परिवर्तनमेव वयं सर्वदापि बहिः एव अन्वेषणं कुर्मः तत्र कारणम् अत्र कारणम् अत्र कारणम् एतत् कारणं तस्मादेव वयं कर्म कर्म एव स्थगयामः इति चिन्तनं कृतवन्तः किल मम एतदेव कारणं चेत् एवं कर्म करोति इति कारणेन एव एतादृशमस्ति चेत् अहं कर्मकरणमेव त्यजामि तदा भगवान् किं वदति कर्मकरणं भवान् त्यक्तुं न शक्नोति भवान् तस्य भिन्नभिन्नकारणानि उक्तवान् एकं भवता या जीवनमेव न चलति भोजनं करोति श्वासोच्छ्वासं करोति नेत्र उन्मीलनं निमीलनं करोति चर्वणं करोति पद पादाभ्यां गच्छति हस्ताभ्यां किमपि कार्यं करोति सर्वमपि कर्म एव एतद् विना भवान् जीवनमेव कर्तुं न शक्नोति कर्म न करोति इति न शक्यते कर्म न करोति इति चिन्तनं कुतः आगच्छति अकर्मण्यता तस्य भ्रमः जातः अकर्मण्यतां उक्त्वा अकर्मण्यतां कुर्वन्ति जनाः कृत्वा किं कुर्वन्ति अभिनयं कुर्वन्ति अहं ज्ञानं प्राप्तवान् दूरं दूरं गच्छति इति वदति तदा य प्रथमं किं करणीयम् इदानीं पश्यतु मम शरीरे एकवर्णमस्ति इति चिन्तयतु अत्यन्तसामान्य उदाहरणं वदामि मम शरीरे एकवर्णमस्ति व्रणम् इत्युक्ते जानाति किल किमपि एकव्रणमस्ति मया तद् अहं तस्य उपरि आच्छादकानि स्थापयामि इति चिन्तयतु मम शरीरे विद्यमानव्रणस्य उपरि अहम् आच्छादकं स्थापयित्वा सर्वत्र गच्छामि जनाः न पश्यन्ति सत्यं सत्यं किन्तु व्रणं गच्छति वा न वा व्रणं तु न गच्छति व्रणम् अधिकम् अधिकम् अधिकं भवति व्रणं व्रणस्य गमनाय मया किं करणीयम् ജനാः न पश्यन्तु इति चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति अथवा अन्ये किं वदन्ति इति चिन्तनस्य आवश्यकता नास्ति अन्येषां बोधनाय मया जीवनं करणीयं नास्ति एतत् सर्वं बहु प्रधानमस्ति वयं यत्किमपि वदामः चेदपि नवनवतिप्रतिशतं सन्दर्भेषु अपि अस्माकं सर्वेषां जीवनम् अन्येषां कृते अन्येषां कृते इत्युक्ते सेवादृष्ट्या न अन्ये किं वदन्ति मम विषये यत् तादृशपरिचयः जातः अस्माकं कृत्वा कृत्वा कृत्वा कृत्वा तादृशं विस्मृतवन्तः वयं मन्दिरं गच्छामः चेदपि वयम् अन्येषां कृते गच्छामः उदाहरणम् उदाहरणार्थं चिन्तयतु मन्दिरं गत्वा वन्दनं करणीयं वयं सर्वं सर्वान् पश्यामः किल जनाः पश्यन्ति वा इदानीं गणेशमन्दिरं गतवन्तः वयं गणेशस्य पुरतः वयम् एवम् एतत् कुर्मः खलु तद् अहं बहुवारं दृष्टवान् मम मनसि अपि भवति बहवः न कुर्वन्ति कारणं किं तत्र तत्र पश्यन्ति कोऽपि नास्ति चेत् करोति तत् करणीयमिति अर्थे न उक्तवान् लघु लघु सन्दर्भेषु अपि जीवने अस्माकं स्वभावः अधुना कथं जातं स्वस्य अन्तरङ्गतः वयं तत् किमपि न कुर्मः तस्मात् भगवान् वदति प्रथमं शरीरे व्रणमस्ति चेत् प्रथमं भवान् किं करोतु तत् प्रक्षाल्य प्रद व्रणमस्ति इति अवगच्छतु अनन्तरम् अन्ये वदन्ति वा न वा इति तस्मिन् विषये न चिन्तयतु तद् चिन्तन तस्य चिन्तनस्य एव आवश्यकता नास्ति अनन्तरं भवता किं करणीयं व्रणस्य प्रक्षालनं करोतु तत्र औषधं करोतु चिकित्सा सर्वं कुत्र चलति प्रक्षालनं करोति कुत्र प्रक्षालनं करोति स्वस्य किल स्वस्य व्रणस्य प्रक्षालनं यथा शरीरस्य विषयः एव तदापि अथवा औषधं स्थापयति कुत्र औषधं स्थापयामः स्वस्य शरीरे औषधं स्थापयामः शुष्कं भवति वा न वा इति कथं वयम् अवगच्छामः स्वयमेव अवगच्छामः खलु एवमेव अस्माकं कार्यकरणसन्दर्भे अपि प्रतिकार्यमपि अस्माकम् एव इति स्वीकृत्य करणमस्ति किल तदा एव किम् आगच्छति कर्मत्यागः न तस्य मार्गः कर्म भवान् करोतु कर्मकरणसन्दर्भे एव कथं कर्तुं शक्नोति इति भवता चिन्तनीयं स्वयं तत् स्वीकरोतु प्रथमं स्वस्य कर्म न करोति इति न भवति इति किमर्थं वदति अत्र उक्तवान् कथं कर्म करणीय इति अग्रिमश्लोके वदति यज्ञरूपेण करणीयम् इति वदति अस्मिन् श्लोके भगवान् किम् उक्तवान् भवान् कर्म विना स्थातुं न शक्नोति कारणं भवतः शरीरयात्रा अपि इत्युक्ते भवतः जीवनमपि एतत् शरीरं भवान् स्वीकृतवान् पूर्वजन्मार्जितकर्मफलेन भवता एतत् शरीरं प्राप्तम् एतस्य शरीरस्य अग्रे नयनम् इत्युक्ते एतत् जीवनम् अपि कर्म विना भवान् कर्तुं न शक्नोति तस्मात् भवतः करणीयमेव भवतः वृद उपवेशनम् इति एकं न च कर्म विना भवामि इत्युक्ते अकर्मण्यता कर्म न करोमि इति स्थितिः तद् न भवति इति वदति पश्यतु नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मण अत्र एतस्य अन्वयं एवं कर्तुं शक्नुमः त्वं नियतं कर्म कुरु भगवान् वदति त्वं भवान् अर्जुनस्य समीपं वदति हे अर्जुन नियतम् इत्युक्ते तदपि अस्ति निर्दिष्टकर्म निर्दिष्टकर्म इत्युक्ते किम् अत्र वयं पुरातनपुस्तकानि स्वीकृत्य पठामः चेत् इत्युक्ते तस्य कालस्य सन्दर्भ अनुसृतं लिखितमस्ति तस्मिन् काले नित्यकर्म नैमित्तिककर्म ए एतादृशरीत्या तत्र भवि वयं द्रष्टुं शक्नुमः अथवा एकैक एकैकस्य कृते यदा एवमासीत् किल भवतां ब्रह्मचारी अथवा सन्यासी वान एवम् आश्रमव्यवस्था आसीत् अथवा वर्णव्यवस्था आसीत् किल भिन्नभिन्नवर्णाः आसन् तदर्थम् एकैकस्य एतत् कर्म एतत् कर्म इति तत्र उक्तमासीत् तादृशकर्माणि नियतम् इति तत्र वयम् अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः किन्तु अस्मिन् काले वयं तादृशव्यवस्थायां न समाज वर्णव्यवस्थायामपि नास्ति आश्रमव्यवस्थायामपि नास्ति अपि नियतम् इत्युक्ते किम् इति वयं चिन्तयामः निर्दिष्टं कर्म इत्युक्ते कः अर्थः अत्र भवति अहं चिन्तयामि अस्माकं जीवने स्वकर्मबलात् किल अस्माकं पूर्वजन्मकर्मबलात् वयं कीदृशजीवनम् इदानीं प्राप्तवन्तः इदानीं वयम् एकैककर्मे निरताः किल जीवनेन एव सर्वेषां कृते कुत्रापि योजितवन्तः सन्ति किल महोदयः एकं कार्यं करोति किल तस्य जीवनस्य एककर्म अस्ति तत् भवतः भिन्नमस्ति मम भिन्नमस्ति किल अस्माकं सर्वेषामपि भिन्नभिन्नकर्मणि वयं व्यापृताः केचन जनाः पा पाककार्यं कुर्वन्ति केचन जनाः कार्यालये कार्यं कुर्वन्ति अथवा अन्यत् किमपि बहूनि कार्याणि वयं प्रातःकालतः आरभ्य कुर्मः तत्तु करणीयमेव तद् विना न शक्यते इति अस्मिन्नेव श्लोके वदति ശരീരയാത്രാപി ന ചലതി ശരീരയാത്രാം വയം അഗ്രെ നയാമഹ തദർത്ഥം നിർദ്ദിഷ്ടകർമ്മ അസ്മാകം കൃത ഇതാനും കിം പ്രാപ്തമസ്തി തത് കരോതു കിന്തു തത് കഥം കരണീയം ഇത്യവ വിഷയ തതഹ പലായനം ന ഇതാനും അർജുനസ്യ സമീപമേവ വദതി കില അർജുനസ്യ जीवनकारणेन अर्जुनः कुत्र आगतवान् युद्धे आगतवान् पाण्डवकौरवयुद्धमध्ये सः आगतः तत्र युद्धं सर्वं भिन्नमेव अस्माकं जीवनेन सह वयं यदा स्वीकुर्मः अहम् इदानीं जीवनं कुर्वन्नस्मि अस्मिन् सन्दर्भे अहम् एककारी अस्मि एक मध्ये मध्ये मम समीपं युद्धं भवति कथं युद्धं भवति एतत् कार्यं स्वीकरणीयं वा न वा किल बहुषु सन्दर्भेषु जीवने अस्माकं तद् आगच्छति यत्किमपि एक एक प्रतिदिनं कति सन्दर्भाः आगच्छन्ति तादृश प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थानतः आरभ्य उत्थाने एव आगच्छति खलु उत्तिष्ठामि वा न वा तथापि कर्म तदपि अस्ति किल यदा उत्थानं करणीयम् उत् वयं जानीमः निद्रां प्रति अस्मान् नयति किं निद्रां प्रति अस्मान् नयति तमोगुणः एव खलु वयं स्वयमेव अवगच्छामः निद्रां कुर्मः इति चिन्तयतु अनन्तरम् अस्माकम् उत्साहस्य वर्धनं भवति वा नास्ति एव वयं तत्रैव पुनः पुनः जाड्यताम् अनुभव ततः उत्थानं करणीयमिति एकविषयः प्रथमविषयः तदनन्तरम् एकैकविषयं स्वीकरोतु एतत् कार्यं करणीयम् एतत् कार्यं करणीयम् इति यदस्ति तत् कार्यकरणम् इति अत्र किम् इति वयं चिन्तयामः युद्धमस्ति युद्धं कुत्र चलति अन्तरङ्गे एकचिन्तनं चिन्तनमेव युद्धं किल सर्वयुद्धमपि चिन्तनमेव खलु कुरुक्षेत्रयुद्धम् अभवत् युद्ध यदा युद्धम् अभवत् तत्पूर्वं धृतराष्ट्रस्य मनसि कदा युद्धस्य आरम्भः जातः दुर्योधनस्य मनसि कदा युद्धस्य आरम्भः जातः किल बहूनाम् अथवा धृतराष्ट्रः महाभारतं स्वीकृत्य पश्यतु युद्धं कर्तुं सः न गतवान् गतवान् वा सः युद्धक्षेत्रं न गतवान् सः सिंहासने एव उपविष्टवान् तस्मिन् सन्दर्भे किन्तु अत्यधिकं युद्धं कस्य मनसि चलति स्म एकैकस्य मरणसन्दर्भे यदा गीता सः पृच्छति भीष्मपितामहस्य मरणमभवत् तस्मिन् सन्दर्भे एव सः चकितः अर्जुनः कथम् अथवा पाण्डवाः कथं भीष्मपितामहं मारितवन्तः एतावत् वात्सल्यं सः दत्तवान् एतावत् स्नेहं दत्त सः तदेव पश्यति किल तस्य पक्षतः कथं कथं द्रष्टुं शक्नोति सर्वं पश्यन् सः किं वदन् आसीत् तेषां सर्वेषां मनसि कथम् एतत् कर्तुं तेषां धैर्यम् अभवत् अथवा तेषां प्रीतिः नास्ति वा अन्येषां विषये एव चिन्तनं समग्रयुद्धं तस्य मनसि चलति स्म समानमेव प्रतिदिनम् अस्माकं सर्वेषाम् अन्तरङ्गे बहुषु सन्दर्भेषु युद्धं भवति किन्तु वयं किं कुर्मः तस्मिन् सन्दर्भे स्वाभाविकतया ततः पलायनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः एतत् कार्यमेव मास्तु एतत् कार्यमेव मास्तु इति चिन्तयामः चेत् प्रयोजनं नास्ति इति वदति तदैव वदति नियतम् इत्युक्ते निर्दिष्टं निर्दिष्टकर्म अस्माकम् अस्माकं कृते यत् नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मज्यायो ह्य अकर्मणः अकर्मणः अपेक्षया अकर्मणः इत्युक्ते कर्म न करोति इति तादृशनिष्क्रियता तस्य अपेक्षया भवता किं कर्तुं शक्यते नियतं कर्म कुरु तदेव अत्र अन्वये एवं वयं कर्तुं शक्नुमः त्वं नियतं कर्म कुरु कारणं किं कर्म हि अकर्मणः जायः कर्म हि कर्म हि इत्युक्ते कर्त कः अर्थः कर्म एवं भवति कर्म तु कथमस्ति अकर्मणः अपेक्षया श्रेष्ठः कर्म न करोति इति स्थितिः अस्ति तस्य अपेक्षया ज्यायः इत्युक्ते श्रेष्ठः उत्तमं तद् बहु सरलतया अस्ति त्वं नियतं कर्म कुरु भवान् निर्दिष्टकर्म निश्चितकर्म अथवा भवता इदानीं यत् प्राप्तं तत् कर्म भवान् कुरु इदानीं भवान् किं कार्यं करोति तत् कार्यं करोतु कुरु कर्म हि अकर्मणः ज्यायः कर्मः कीदृशः इत्युक्ते भवतः सक्रियता निष्क्रियतायाः अपेक्षया श्रेष्ठमस्ति अन्यत् किमपि भवतु इत्युक्ते गुणरीत्या वयं पश्यामः चेत् कथं वक्तुं शक्नुमः सर्वस्य कारणं गुणम् इति उक्तं किल गुणाः त्रिगुणाः तमोगुणस्य अपेक्षया रजोगुणः उत्तमः इदानीं तस्य उदाहरणं कथं वदामः इदानीम् एकः वृथा निद्रां करोति वृथा अल आलस्येन निद्रां करोति प्रातःकाले सः चिन्तयति उत्थाय किं करणीयम् अवगच्छति उत्थाय इति अपि एकं कर्म खलु उत्तिष्ठति इति एकं कर्म किल भवान् उत्तिष्ठतु यत् बहु प्राक्टिकल् अस्ति अस्माकं जीवने तस्मात् वदामि उत्तिष्ठतु भवान् उत्थानं विना भवान् शयानः एव भवान् इदानीं किं चिन्तयति उत्थाय किं करणीयं किमपि नास्ति अवगच्छति उत्थाय मया किमपि श्रेष्ठं कार्यं कर्तुं नास्ति इति विचिन्त्य भवान् शयनमेव करोति चेत् भवान् पुनः पुनः भवान् कुत्र गच्छन्नस्ति तमोगुणं प्रति गच्छन्नस्ति यदा भवान् पुनः शयनं करोति भवतः गुणे तमो गुणः अधिकः भवति पुनः तस्मात् केवलं भवान् किमपि न कृतवान् इति चिन्तयतु किमपि न जानाति भवान् करणीयम् इति श्रेष्ठं कार्यं न जानाति भवान् उत्थितवान् केवलं भवान् उत्थितवान् इति चिन्तयतु तदा किं भवति स्म तदा किं भवति इत्युक्ते भवतः रजोगुणं प्रति प्रवृत्तिः भवति इत्युक्ते तदेव वदति नियतं कर्म भवतः उत्थानम् इति इदानीं यत् करणीयं तत् करोतु तदा किं भवति अग्रिमस्टेप् भवान् पश्यति किल बहुधा वयं कथं कुर्मः ओ तद् कृत्वा किं प्रयोजनं किल एवं किमपि उत्तमकार्यविषये चिन्तयतु लोके किमपि कार्यं बहवः जनाः कथं त्यजन्ति तद् कृत्वा किं प्रयोजनं किमपि नास्ति अस्माकमेव स्वभावः पश्यतु कोऽपि अस्माकं समीपे आगत्य किमपि धनं पृच्छति इति चिन्तयतु वयं चिन्तयामः अथवा किमपि इदानीं किं वदामि चेन्नैमध्ये प्रलयः अभवत् मम मनसि एकवारं विचारः आगतः इति चिन्तयतु ओ मया किञ्चित् साहाय्यं करणीयं तथा एव मम मनसि आगच्छति ओ अहमेकः करोमि चेत् किम् किल ओ अहम् इदानीम् अहं शतं डालरानि ददामि चेत् किम् एवं केवलं धनस्य विषये न वदामि अन्यकार्यकरणसमयेपि धन एव बहु सम्बन्धः किल यत्किमपि एतादृश किमर्थम् अहम् एतत् करोमि एवं न लोके तादृशप्रवृत्तिः यद् भवति एक लघु लघु बिन्दुः भवतु लघु लघु बिन्दुः भवतु तद् मिलित्वा यत्किमपि उत्तमकार्यम् अभवत् तादृशसत्प्रवृत्तिः उत्तमचिन्तनं जनानाम् अन्तरङ्गे यद् आगतं स्फुरितं किल तद् सर्वं मिलति चेत् एका महाशक्तिः भवति तेन बहु कार्यं साधयितुं शक्यते इत्युक्ते वैयक्तिकरीत्या अस्माकं धर्मः कः करणीयम् इति भवति तत् करणीयं तत् कर्म करोतु तस्मिन् सन्दर्भे किल सात्विककर्म उत्तमकर्म समीचीनकर्म यत्किमपि करणीयम् इति यदा इच्छा भवति तत् करोतु तदेव वदति नियतं निर्दिष्टकर्म तत्र असमीचीनकर्मविषये न निर्दिष्टकर्म इत्युक्ते एतत् कर्म करोतु इति यद् वदति मनः स्वच्छ मनः अस्माकम् अन्तरङ्गात् तद् वदति इत्युक्ते स्वजीवनस्य विषये तत् सर्वं तदा तस्मादेव अहं किम् उदाहरणं स्वीकृतवान् उत्थानस्य विषये अन्यं ताडयतु इति न वदति तद् न तद् किञ्चित् तत्रापि प्रवृत्तिः अस्ति तस्यापि वयम् अवगन्तुं शक्नुमः चिन्तयामः चेत् किन्तु एतत् तावत् सर्वं चिन्तनीयं नास्ति एतद् युद्धम् अस्माकम् अन्तरङ्गे एव मम प्रयत्नस्य मम प्रवृत्तिविषये एव एतत् सर्वं मया किं करणीयम् इत्येव चिन्तनं तेन किं करणीयम् एतेन किं करणीयं तद् न मम अन्तरङ्गे विद्यमानचिन्तनानि इत्युक्ते मम स्वप्नलोके मम आन्तरिकलोके एतादृशचिन्तनानि मया यद् निर्दिष्टं कर्म आगच्छति तद् कुरु तद् भवान् करोति चेत् किं भवति भवतः जीवनयात्रा न्यूनातिन्यूनं भवतः जीवनयात्रा अग्रे गच्छति जीवनयात्रा इत्युक्ते जीवनयात्रा इत्युक्ते एतत् शरीरं मरणपर्यन्तं शरीरम् अग्रे गच्छति खलु यदा जन्म प्राप्नोति ततः आरभ्य मरणपर्यन्तम् एतद् अग्रे अग्रे गच्छति सा एव जीवनयात्रा ई शरीरस्यापि मरणं यदा भवति मरण अनन्तरम् अन्यशरीरं प्राप्नोति मरणे समापनं नास्ति कथं भवति एतत् शरीरे एव पूर्वं वयं द्वितीयते पठितवन्तः भिन्नभिन्न अवस्थाः आगच्छन्ति बाल्यं कौमारं यौवनं वार्धक्यं एवं भिन्नभिन्नस्थितिः वयमेव पश्यामः एतत् कथम् एकगृहमस्ति इति चिन्तयतु एकगृहं गृहं वयं किञ्चित् किञ्चित् नूतनं कुर्मः इति चिन्तयतु गृहं तत्रैव अस्ति गृहस्य नाशं न कृतवान् किन्तु तस्य फ्रण्ट् तस्य यत् पुरोभागः अस्ति तद् वयं परिवर्तितवन्तः अनन्तरम् एकवारं वामभागं परिवर्तितवन्तः पृष्ठभागं परिवर्तितवन्तः दक्षिणभागं परिवर्तितवन्तः एतादृशगृहं तत्रैव तिष्ठन् गृहं तत्रैव तिष्ठदस्ति तस्मिन् सन्दर्भे गृहे वयं परिवर्तनानि आनयामः तत् परिवर्तनम् एव कथं बाल्यं ततः कौमारं यौवनं वार्धक्यं सर्वं किन्तु मरणम् इत्युक्ते किं भवति एतत् गृहमेव त्यक्त्वा अन्यगृहं स्वीकरोति सामान्य उदाहरणे उक्तवान् एतत् गृहं त्यक्त्वा अन्यगृहं स्वीकरोति इव भवति चेत् तत् मरणं तावानेव भेदः इति वदति तस्मात् मम आन्तरिकस्वच्छतायै मम अन्तरङ्गस्य शान्तिनिमित्तं मया क्रियमाणानि कार्याणि एव अत्र कर्म इति वदति युद्धम् इति वदति तत्र एव भवान् श्रद्धां करोतु अद्य अस्माकं सम्पूर्णा श्रद्धा कुत्र अस्ति तदर्थमेव अहम् उदाहरणम् उक्तवान् व्रणमस्ति चेदपि बहिः जनाः न पश्यन्तु अथवा अन्ये किं वदन्ति अन्येषां कृते भिन्नभिन्नकार्याणि कुर्मः अन्ततो गत्वा वयम् अस्मानेव स्वयमेव स्वयं भवितुं न शक्नुमः वयं सो तदेव एकान्ततायाम् इति अहम् उक्तवान् एकाकी भवितुं न शक्नोमि इति भीति तत्र तेन कारणेन किं करोति अन्यत्र अन्यत्र अन्यत्र मम बन्धनं करोति तेनैव बन्धनेन अहं बन्धितः अस्मि अहं ततः बहिर्गन्तुं न शक्नोमि एकैकदुःखस्य अपि कारणं चिन्तयतु किल अस्माकं एकैकदुःखस्य कारणम् अद्य पुत्रः नास्ति इति दुःखं पुत्रः भवति चेत् पुत्रकारणेन भिन्नभिन्नदुःखं किल कतिविधदुःखं पुत्रकारणेन आगच्छति पुत्रः परीक्षायाम् अङ्कानि न्यूनं स्वीकृतवान् भवतः दुःखं पुत्रः कुत्रापि प्रवेशं न प्राप्तवान् भवतः दुःखं पुत्रः कुत्रापि गत्वा कलहं कृतवान् भवतः दुःखं तस्य रोगः भवतः दुःखम् एतत् सर्वम् अपि पुत्रः भवति इति कारणेन सन्तोषः भवति इति नास्ति सन्तोषः इति शान्तिसमाधानमिति तत् कुत्र भवेत् तद् अस्माकम् अन्तरङ्गे भवेत् तदर्थम् एकैकबन्धनं वयं स्थापयामः चेत् कदापि रक्षणं न प्राप्नोति ततः तस्य उपायः कः इत्युक्ते ततः पलायनं न तदर्थमेव अत्र उक्तं जनाः चिन्तयन्ति ओ एवं चेत् एतत् किमपि मास्तु पुत्रः अपि मास्तु गृहमपि मास्तु अन्य उद्योगः अपि मास्तु अहं किमपि कर्म न करोमि इति चिन्तयति चेत् तत् कर्तुं शक्नोति वा न तस्मात् भगवद्गीता कदापि अकर्मण्यतायाः शास्त्रं नास्ति बहवः तादृशव्याख्यानं कुर्वन् कुर्वन्ति भगवद्गीतां पठित्वा एव जनाः सर्वे किमपि कार्यं न कुर्वन्ति जनाः सर्वे अलसाः जाताः इति सर्व एवं न भगवद्गीतायां कुत्रापि न वदति युद्धं करोतु इत्येव वदति किन्तु युद्धं कुत्र करणीयम् इति वदति भवान् बहिः अद्य युद्धं करोति तद् न बहिः भवान् यावत् कालपर्यन्तं युद्धं करोति तावत् कालपर्यन्तं भवतः शान्तिः न भवति भवतः अन्तरङ्गे भवान् युद्धं करोतु भवतः अन्तरङ्गं प्रति भवान् गच्छतु तत्रत्य एकैक अंशं भवान् अवगच्छतु सावधानेनैव गन्तुं शक्नुमः तथा भवान् अवगच्छति कथं वयं शान्तिं प्रति गच्छामः कथं वयम् आनन्दं प्रति गन्तुं शक्नुमः इति पश्यतु त्वं नियतं कर्म कुरु कर्म हि अकर्मणः ज्यायः अकर्मणः ते शरीरयात्रापि न प्रसिद्ध्येत् अकर्मणः इत्युक्ते कर्म विना भवतः शरीरयात्रा अपि न चलति इति अन्वयः आगच्छति अत्र वेदस्य सामान्यर्थः किमस्ति नित्यं यस्मिन् कर्मणि अधिकृतः तत् कर्म आचरतु अधिकृतः इत्युक्ते अहम् उक्तवान् इदानीन्तनसन्दर्भे वयम् एवं चिन्तयितुं शक्नुमः अस्माकम् इदानीन्तनसात्विककर्म इदानीं वयं किं किं कुर्मः उत्तम कुर्म कार्याणि किं कुर्मः इत्युक्ते किम् इदानीं सामान्यतया वयं किम् इदानीं चिन्तयतु कोऽपि सन्न्यासं स्वीकरोति इति चिन्तयतु गृहस्थानां विषये गृहस्थधर्मः इति अस्ति किल सन्न्यासीविषये सन्न्यासीधर्मः इति अस्ति तेन करणीयं कार्यं गृहस्थेन किं किं करणीयं सामान्यतया वयं चिन्तयितुं शक्नुमः एकः गृहस्थः अस्ति तस्य पुत्रः अस्ति पुत्रस्य पालनं तस्य धर्मः अस्ति तस्य पत्नी अस्ति पत्नी पालनं तस्य धर्मः अस्ति अथवा माता अस्ति इति चिन्तयतु मातृधर्मः भवति खलु पुत्रः चेत् पुत्रस्य धर्मः एवं यस्य सात्विकधर्मः अहम् इदानीं पुत्रः अस्मि तदानीं मया गत्वा पितृधर्मः आचरणीयः नास्ति सर्वदापि अस्माकं तादृशं भवति यदा पुत्रः भवति तदा पितृधर्मं करोमि इति इच्छा भवति सत्यं यदा वयं बालकाः भवामः तस्मिन् सन्दर्भे यदा बाल्यावस्थायाम् अस्माकं बाल्यावस्थायां यदा अहं पतितवान् इति चिन्तयतु स्वाभाविकतया माता वा पिता वा किं करोति आगत्य तर्जयति किल अथवा एकं ताडनमपि दत्वा सम्यक् दृष्ट्वा गन्तव्यं खलु इति पृच्छति पृच्छति वा न वा पृच्छति तस्मिन् सन्दर्भे तस्य बालकस्य मनसि भवति एक पितृत्वम् एकः पितृधर्मः तस्य मनसि आगच्छति कथमागच्छति तद् सः चिन्तयति पश्यतु एवं न करणीयमासीत् किल यदा अहं पतितवान् मां स्वीकृत्य ओ सम्यक् न चिन्ता नास्ति इतः परं सम्यक् श्रद्धया गच्छतु इति सः वदेत् इति सः चिन्तयति वा न वा द्वयोः चिन्तनं किन्तु कष्टं कुत्र इत्युक्ते एषः यदा पिता भवति <laughs> सः किं करोति एतदेव करोति इत्युक्ते कस्मिन् सन्दर्भे मनसि भवितव्यम् इति अस्ति इदानीम् उत्तमपितृधर्मः मम मनसि भवति चेत् प्रयोजनं न अथवा पुत्रधर्मः भवति चेत् प्रयोजनं न अहं तदेव निर्दिष्टसन्दर्भे यस्मिन् समये सात्विककर्म उत्तमकर्म इत्युक्ते सेवा अन्येषां साहाय्यम् एतत् सर्वं करणीयम् अस्माभिः एतत् सर्वं त्यक्त्वा यत्र कुत्रापि गत्वा उपवेशनं न तद् भगवान् न उक्तवान् तादृशकर्म करोतु इत्येव उक्तवान् तादृशयुद्धं भवान् करोतु किन्तु करणसमये भवतः कथं करणीयम् इति अग्रिमसमये वदति यज्ञरूपेण करणीयम् इति वदति यज्ञम् इत्युक्ते किम् इति विवरणं करोति अग्रिमश्लोकतः तद् वयम् अनन्तरं पश्यामः अत्र किञ्चित् व्याकरणांशाः सन्ति तद् केवलं दृष्ट्वा समापयामः सन्धिः अस्ति ज्यायोहि इति अस्ति किल ज्यायः हि इत्युक्ते तत्र विसर्गसन्धि रेभ रेभ इत्युक्ते र् इति शब्दः आगच्छति रेभ आगच्छति अनन्तरम् उकारः तद् गुणसन्धिः भवति ह्यकर्मणः हि अकर्मणः हि अकर्मण यण् सन्धि अस्ति तत्र ह्य य इति आगच्छति किल ह्यकर्मणः यण् इति आदे तत्र आगच्छति शरीरयात्रा अपि शरीरयात्रा अपि आ आ इति आगच्छति सवर्णदीर्घसन्धि अस्ति शरीरयात्रा समासः शरीरस्य यात्रा षष्ठी तत्पुरुषसमासः भवति शरीरयात्रा इत्युक्ते तस्य विग्रहवाक्यं शरीरस्य यात्रा तदेव जीवनम् इति वयम् उक्तवन्तः अकर्मणः न कर्म तस्य तद् नञ्समासः भवति सर्वत्र विपरीत न कर्म इति अकर्मण इति आगच्छति नियतं नी यम क्त प्रत्ययः अस्ति तत्र ज्यायः इति तत्र एक इयसुन् इति एकः प्रत्ययस्य विषये वदति तद्धिदान्तप्रत्ययम् एवं किञ्चित् व्याकरणविषये अपि तत्र वदति एतत् श्लोकं वयम् एकवारं पुनः वदामः अनन्तरं वयं समापयामः अर्थ अवगमनमभवत् किल सामान्य नियतं कुरु कर्मत्वं कुरु कर्म त्वं कर्मज्जायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेत कर्मणा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः